ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມໃນຊີເຣຍພວມຍ່າງເຂົ້າປີທີ 8 ຢູ່ນີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ກໍໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດໄປໃນທຳນອງທີ່ວ່າ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂອງຊີເຣຍທີ່ສະຫະລັດໜູນຫຼັ ງ ລົງມືໂຈມຕີເທື່ອໃໝ່ ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກໄອຊິສອອກໄປຈາກຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ Elizabeth Cherneff ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ ດັ່ງສາລີຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງທະຫານຂອງຊີເຣຍ ພ ະຍາຍາມຂັບໄລ່ພວກນັກລົບໄອຊິສທີ່ເຫຼືອຫຼອຢູ່ ອອກໄປຈາກເຂດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງປະເທດຢູ່ນັ້ນ ທູດພິເສດຈາກວໍຊິງຕັນສຳລັບຊີເຣຍ ກໍໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ຊາບເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະມຸ່ງໜ້າຕໍ່ໄປ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຈມສ໌ ແຈຟຟຣີ ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດສຳລັບການພົວພັນກັບຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ What we're looking for is the enduring defeat of ISIS, a reinvigorated ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຢູ່ກໍຄື ການປະລາໄຊຢ່າງຖາວອນຂອງພວກ ໄອຊິສ ທ່າແຮງໃໝ່ສຳລັບການດຳເນີນງານທາງດ້ານການເມືອງທີ່ຕ່າວປີ້ນບໍ່ໄດ້ໃນຊີເຣຍ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ການຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງຂອງຄວາມເປັນປໍລະປັ ກກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນໃນປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ ທູດພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄຳນວນວ່າ ໄດ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 400,000 ຄົນ ແລະ ພວກທີ່ໄດ້ພັດພາກຈາກປະເທດ ທີ່ມີທັງຜູ້ຊາຍ ແ ມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ກໍມີຫຼາຍເຖິງ 5 ລ້ານຄົນ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຄົມນານາຊາດໄດ້ຮັບມືກັບວິກິດຕະການດ້ານມະນຸດສະທຳຢູ່ນັ້ນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍກ່າວວ່າ ລະບອບຂອງອາຊາດຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບກ ານຕ້ອງຕີທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮ້າຍແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ

ແລະ ພວກເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະບານໃດພະຍາຍາມກີດກັນ ຫຼື ຢຸດເຊົາເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າທໍ້ແທ້ໃຈໃນການກັບຄືນໄປ ທ່າທີຂອງພວກເຮົາກໍຄືໃຫ້ພວກອົບພະຍົບຕັດສິນໃຈເອົາເອງ ມັນ ຈະຕ້ອງເປັນການສະໝັກໃຈ ການກັບຄືນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພ ມັນຄວນຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ມີກຽດ ມັນບໍ່ຄວນຈະເປັນກຸ່ມບຸກຄົນທີ່ອຶດຫິວຕາຍຍ້ອນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫັນ ວ່າບໍ່ມີທາງອື່ນເລືອກ ແລະ ກໍກັບຄືນໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລະບອບດັ່ງກ່າວ ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງເວລາໃນການຖອນທະຫານສະຫະລັດອອກໄປຈາກຊີເຣຍ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ເ ນັ້ນຢ້ຳເຖິງການທ້າທາຍໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອກຳຈັດອິດທິພົນຂອງພວກໄອຊິສ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດເວົ້າວ່າ The enduring defeat is more than simply crushing the last ISIS elements that are ການພ່າຍແພ້ຢ່າງເປັນການຖາວອນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຈະເປັນການ ທັບມ້າງໄມ້ມືຈຸສຸດທ້າຍຂອງພວກໄອຊິສ ທີ່ຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນກຸ່ມ ແລະ ກົມກອງທະຫານຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເມືອງເລາະຕາມແມ່ນ້ຳຢູເຟຣດເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄປນັ້ນ ກົມກ ອງທີ່ຍັງຢູ່ຕໍ່ໄປທີ່ມີກຳລັງເຂັ້ມແຂງຂອງເຂົາ ແມ່ນຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ສູ້ ພວກເຂົາກຳລັງກໍ່ສ້າງກອງທັບຮັກສາຄວາມປອດໄພທ້ອງຖິ່ນຂຶ້ນມາຢູ່ ໃນຂະນະ ດຽວກັນ ໃນຕົ້ນປີໜ້າ ພວກນັກຊ່ຽວຊານຈາກກຸ່ມສິ້ງຊອມເລື່ອງອາວຸດເຄມີຂອງຢູໂຣບ ກໍຈະລົງມືສືບສວນກ່ຽວກັບວ່າ ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີດ້ວຍແກັສເບື່ອເມົາເຖິງຕາຍໃນຊີເຣຍ ທີ່ຍ້ ອນຄືນຫຼັງໄປຈົນເຖິງປີ 2014 ສາລີ ຈິດຕະວໍຣະວົງ VOA